غرضي، ڪافر، چاپلوسي وارو، اهو ان ڳالهه کي قبول نه ڪندو، پاڻ تنهنجي آڏو ايندو، تنهنڪري ان سان نرمي، مداهنت، اختيار نه ڪبي. هڪڙي ٿيندي آهي دين ۾ سستي، اها آهي مداهنت. ٻي آهي دنيا جي ڪمن ۾ سستي، اها آهي مدارات. دنيا جي معاملات ۾ ڪنهن سان نرم هلڻ. اهو جائز آهي دين جي ڪمن ۾ پنهنجي غلط پاليسي رکي مسئلي کي ڍرو ڪري فتويٰ غلط ٻڌائڻ ۽ ڍري ٻڌائڻ ته جيئن اهو رنج نه ٿئي ان کي مداهنت چئبو آهي اها ٺڳي آهي اها حرام آهي جو ماڻهن جي رعايت ڪري ته متان اهي رنج ٿين مون کان ڦٽي وڃن برادريون ٽوڙي وڃن اڳتي منهنجي ڳالهه نه ٻڌن، دنيا ۾ ڪي مون کي نقصان پهچائن، دين جي ڳالهه کي سست ڪري ٻڌائڻ ان کي مداهنت چئبو آهي ۽ اها ٺڳي آهي، اها حرام آهي. الله تعاليٰ موسيٰ عليه السلام کي فرمايو جي ائين ڪيو ته فترديٰ پوء تون هلاڪ ٿيندين. باقي ٻي هوندي مدارات، لين دين، ڏيڻ وٺڻ، معاملات، ان ۾ جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن سان رواداري ڪري ۽ پنهنجي حقوق ۾ سستي ڪري ان ڳالهه ۾ حرج ڪونهي اها ڪڏهن ڪڏهن ثواب به ٿي پوندي آهي ڪنهن کي ڪسر ڏيڻ دين ۾ ڪسر ڪنهن کي نه ڏبي، دنيا ۾ ڪسر ڏئي سگهجي ٿي مطلب هي تڏهن الله تعاليٰ فرمايو ته اهو پنهنجو نظريو محفوظ رکجو نه ته انديشو آهي ته انسان بلند مقام تي پهچڻ جي بجاء اتان ڪري پوي هميشه جي لاء ضايع ٿي وڃي منصب رسالت جو آهي تمام وڏو منصب رسالت جو الله تعاليٰ حضور حضرت موسيٰ عليه السلام کي ايتري قدر مضبوط ٺهرائي ۽ پوء اڳتي حڪم ٿو ڏيس ته هاڻي توهان هي معجزات کڻي وڃو ۽ وڃي فرعون کي هي معجزات به ڏيکاريو ۽ ان کي دعوت به ڏيو نرميء سان سمجهائي آستگيء سان ان کي دعوت ڏيو حڪم ساڳو هوندو مگر طريقو جيڪو ٻڌائڻ جو هوندو سولو طريقو آسان نموني سان ان کي ڳالهه سمجهائي

مان ان کي استعمال ڪندو آهيان جيئن لٺيون استعمال ڪبيون آهن وکن کڻڻ ۾ پنڌ ڪرڻ ۾ ڪيترن جاين تي ان تي ٽيڪ ڏيندو آهيان ۽ ٻڪرين کي به پن ڇاڻي ڏيندو آهيان. مٿي ٻه شاخون هونديون آهن، ڪنهن ڪاٺين ۾ وجهي مروٽو ڏئي ٽاري لاهيندو آهيان، ڀڃي سٽي انهن کي پن ڇاڻيندو آهيان. ٽاري لاهڻي هوندي آهي ته ان ۾ مروٽو ڏئي ان جي ٻيڻ سان ٻڪيڙ سان ٽاريون ڀڃندو آهيان. اهش بها عليٰ غنمي جي معنيٰ ٻنهي اکرن تي شامل آهي. ولي فيها مآرب اخريٰ مون کي ٻيا به گهڻا ڪم ان ۾ آهن ان لٺ سان جو ان کي ٿورڙو وڪڙ آهي ٻئي پاسي ڏانهن ٽارين کي هيٺ ڇڪيندو آهيان شاخون باخون ان سان ڀڃان وري جيڪڏهن ويندو آهيان ته ڪلهي تي رکي مآرب اخريٰ ٻيا ٿي سگهن ٿا اهي ڪلهي تي رکي ان ۾ سامان وغيره پويون لڙڪائي ڪلهي تي رکي وجهي وڃان پاڻي جي کلي کاڌو پيتو سامان سخت گرمي ٿئي ته پوء ان جي مٿان ڪپڙو وجهي ڇانوڙي ڪري ان جي پاڇي ۾ ويهي رهندو ڪاٿي کوهه ۾ جيڪڏهن منهنجو رسو ننڍو ٿي پوي ته لٺ ۾ اهو رسو ٻڌي لٺ لڙڪائي اتان پاڻي ڀري وٺندو ڪڏهن جانور وغيره مقابلي ۾ اچن ان لٺ سان انهن کي ڏيندو آهيان ٻڪرين کان دفاع ڪندو آهيان اهڙي قسم جو پنهنجو دشمن اهل جو دشمن هي لٺ منهنجي مقابلي جي شي آهي ولي فيها مآرب اخريٰ ۾ اهي پنج ڇهه شيون اچي ٿيون لٺ جا سڀ فائدا ايترو اهو حضرت موسيٰ عليه السلام ڳالهايو. حالانڪه جواب ته صرف ايترو هو ته سائين لٺ آ. جواب ته ايترو ڏيڻو هو پر حضرت موسيٰ عليه السلام کي رب تبارڪ وتعاليٰ جي طرفان مڪالمي جو شرف مليو ڳالهائڻ شروع ٿيو تنهن ڪري هن گهريو ته بارگاهه ايزدي ۾ مان پاڻ به گهڻو ڳالهايان ۽ اها ڳالهه هن کي ڏاڍي پسند آئي ته مان به الله تعاليٰ جي رحمت ۾ پنهنجي درخواستون ۽ ڪلام پيش ڪريان جيڪي سوال کان مٿي هيا سوال هيو ته رڳو جواب ڏجي پر ايترو مٿاهون جواب ڏئي ويو جنهن جا ڪيترا جزا ڪيترا نفعا ڪيترا فائدا ٿي ويا ۽ اهي طلب کان مٿي هيا ۽ ان ۾ ڪيترا نفعا به ٻيا آهن جيڪي اڃا اهي مان ٻڌايا چئي ويو نفعن جو تفصيل نه ڪيائين جيڪو پوء تفصيل اسان ڪيو قال القها يا موسيٰ الله تعاليٰ پنهنجو قدرت جو ڪمال هن کي ڏيکاري ٿو موسيٰ عليه السلام جي اها لٺ ڏاڍي اها پسنديده لٺ هئي پنهنجي ڪم جي هئي رب تعاليٰ هن کي معجزو اتان ظاهر ڪري ڏيکارڻ ٿو گهري جيڪو هن جي دل ۾ ڪڏهن به ڪونه چمڪيو هيو. حڪم ڪيس ته هن کي ڇڏ. اڇليائينس جو ته ڏسي ته ڇا ٿي ويو. وڏي هڪڙي بلا بڻجي پئي آ. خوف ڏيندڙ بلا جو اها ڦڻ ڪڍي لڏي پئي، تڪڙائي سان هلي به پئي. موسيٰ عليه السلام کي ڏاڍو خوف ۽ ڏاڍو گهٻراهٽ اچي طاري ٿيو ۽ اچي ٿو ته رب تعاليٰ فرمائيس ته فالقاها فاذا حية تسعيٰ قال فخذها نانگ هو جو ڀڄي پيو فرمائين ته وٺ وڃي لا تخف الله جو حڪم آيو خوف ختم ٿي ويو قلب ۾ قرار اچي ويو رب تعاليٰ جي حڪم تي وڏو ڀروسو آيو نه ته موسيٰ عليه السلام کي نانگن جي وٺڻ سان ته ڪو واسطو ڪونه هيو جنهن مالڪ ان سڪل لٺ کي نانگ بڻايو آهي هاڻ اهو مالڪ وري انهي کي موٽائي پنهنجي ساڳي سيرت تي آڻي. اها قرين قياس ڳالهه هئي. موسيٰ عليه السلام جو پڪڙيو ته ساڳي لٺ ٿي ويندي. اها لٺ بنجي ٿي ويندي. هڪڙو معجزو. ٻيو معجزو اهو واضمم يدڪ اليٰ جناحڪ تون پنهنجي هٿ کي پنهنجي قلب سان بغل سان ملاء، سڄي هٿ کي کٻي بغل تي دل جي مٿان رک، تخرج بيضاء من غير سوء، ٻاهر جو ڪري ڪڍندين هٿ کي اهو نڪري پوندو سفيد بغير عيب جي، هڪڙي سفيدي ٿيندي آهي برص جي، ڪوڙهه جي بيماري جي نه پر هي چمڪدار چانديء وانگر روشن ائين هٿ نڪري پوندو. آيةً اخريٰ هي ٻي نشاني توکي ڏجي ٿي، لنريڪ من آياتنا الڪبريٰ، جيئن ڏيکاريون اسان توکي پنهنجي وڏين نشانين منجهان هڪڙي نشاني. هاڻي عصا موسيٰ يد بيضاء، ٻه معجزا، وڏيون نشانيون. الله تعاليٰ هن کي اهي ٻئي ڏنيون ۽ رب تعاليٰ کي اهو ئي منظور هيو ته هن جي نبوت جي تائيد هجي جيئن اهي پنهنجي پروگرام ۾ شامل رکي ۽ جڏهن ضرورت پوي ته اهي ڏيکاري انهن ماڻهن کي تحقيق ڏياري ۽ سندس حوصلو بلند رهي رب تبارڪ وتعاليٰ احسان فرمايو هاڻي سي معجزو به مليو نبوت به ملي هاڻي حڪم ٿو اچي اذهب اليٰ فرعون هاڻي فرعون ڏانهن وڃ انه طغيٰ انهيء ڪئي آهي سرڪشي تڪبر ڪيو آهي طاغي چئبو آهي حد کان نڪري ويندڙ ان طاغي ڏي توهان وڃو قال رب اشرح لي صدري دعا ٿو گهري ته الله تعاليٰ تون منهنجي سيني کي کول ۽ منهنجي طبيعت کي ڪشادو رک ته جيئن مان تنهنجي دين جي تبليغ ڪري سگهان ۽ تنهنجي حڪم احڪام کي پوري طرح پهچائي سگهان. اڳتي رسالت جي ڪارنامي ۾ جيڪي مون کي سختيون اچن، انهن جي آڏو سينو سپر هجان ۽ خنده پيشاني سان انهن تڪليفن کي برداشت ڪريان. الله تعاليٰ کان دعا ڪيو. ڇو ته امر اهم هيو ۽ معاملو ڪٺن ۽ فرعون جهڙو متڪبر جنهن جو حضرت موسيٰ عليه السلام کي پورو تعارف آهي انهي تي پروگرام ڏيڻو آهي ويسر لي صدري يسر لي امري منهنجي معاملي کي آسان ڪر يعني اهڙو سامان مون کي فراهم ڪري ڏي جو عظيم الشان ڪم منهنجي لاء آسان به ٿي پئي واحلل عقدة من لساني ۽ کولي ڏي مون کي گرهه منهنجي زبان جي موسيٰ عليه السلام جن کي ڳالهائڻ ۾ ڪجهه تڪليف ٿيندي هئي ۽ زبان تي ڪنهن قسم جو نئون شڪل جو پيدا ٿيل هيو منهنجي قلب کي نور ايمان سان ڀر ۽ منهنجي زبان کي وسيع ۽ ڪشادو ڪر جيئن ثقل لساني منهنجي طبيعت منجهان نڪري وڃي ته جيئن مان ڳالهائي به چٽو صاف سگهان ۽ بيان منهنجو برجستو ٿئي اهو حڪم هجي. ڪلام ۾ ڪڏهن ڪڏهن فضول اکر اچي ويندا آهن، ڪڏهن بيان ڪرڻ ۾ ماڻهو کان غلطيون ٿي وينديون آهن، اهو به جيئن نه رهي. يفقهوا قولي جيئن منهنجي ڳالهه ماڻهو سمجهي سگهن. فصاحت ۽ بلاغت ۽ مضمون جو تمام اهڙو ڪري سگهان جيئن ٻئي جي ذهن نشين ته ٿئي. دعوت تبليغ ۾ اهي ڳالهيون انسان جي لاء تمام ضروري آهن، جيڪي حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي رب کان گهريون، واجعل لي وزيرا من اهلي ۽ مون کي ڪري ڏي هڪڙو ڪم ٺاهڻ وارو منهنجي گهر جو. وزير چئبو آهي جيڪو ڪم ٺاهي. وزير جي معنيٰ سنڌي ۾ مشهور آهي. معنيٰ ساٿي جيڪو مون سان گڏ ڪم ڪرائي. اها دعا به الله تعاليٰ کان گهريائين ۽ ان جو ماڻهو به مقرر هارون اخي منهنجي ڀاء هارون کي اها نعمت ملي عمر ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام کان وڏو هيو مگر جيئن ته مستقل عهدو الله تعاليٰ حضرت موسيٰ عليه السلام کي ڏنو هارون جي لاء به دعوت تبليغ ۾ شرڪت جي لاء دعا گهريائين ته جيئن مون سان معين ۽ مددگار هجي اشدد به ازري مضبوط ڪر ان سان منهنجي ڪمر کي ساٿي ٿي بيهندو طاقت ڪنداسون اشرڪه في امري منهنجي معاملي ۾ هن کي شريڪ ڪر معنيٰ نبوت جو عهدو هن کي به عطا ڪر هڪ ئي وقت ۾ ڪيترا نبي اڳي ٿي سگهندا ها. ڪي نسبحڪ ڪثيرا، ٻه ڄڻا ٿياسي، پوء جماعت آهيون، گڏجي تسبيح تنهنجي ڪنداسي، تنهنجي ذات پاڪ جو بيان ڪنداسي گهڻو ئي گهڻو. ونذڪرڪ ڪثيرا ۽ ياد به ڪنداسي گهڻو. هڪ ذڪر ڪري وري ٻيو به هن سان گڏ ذڪر ڪري. ڪثرت اشخاص سان ڪثرت ذڪر جي اها ته ظاهر آهي. گهڻا ماڻهو گهڻو ذڪر، هڪڙو ماڻهو هڪڙي جو ذڪر. تنهن ڪري اسان گهڻو ذڪر ابتداءً ئي ڪرڻ گهرون ٿا، جيئن اسان کي گهڻي طاقت پيدا ٿئي.

۽ انهي فائدي جي به توکي خبر آ. آيا منهنجي نبوت ۽ رسالت جي ڪم ۾ اهي منهنجيون دعائون منهنجي استعداد کي، منهنجي ڪم کي وڌائينديون؟ انهي ڳالهه کي به تون ڄاڻين ٿو، ماکي خبر ناهي. قال، رب تعاليٰ فرمايو، قد اوتيت سؤلڪ يا موسيٰ، اي موسيٰ ملي چڪو توکي تنهنجو سؤال، معنيٰ دعا تنهنجي قبول. مطلب، موسيٰ عليه السلام ان وقت ۾ نبيء جو قلب هيو.

معنيٰ اسان تو تي پهرين دفعي به بنا گهرڻ جي احسان ڪيا ۽ هاڻي ته گهرڻ تي ڇو نه اهڙيون توسان مهربانيون ڪبيون اڳي به تو تي اسان جا احسان ٿيل آهن هاڻي به تو تي اسان احسان ڪريون ٿا حضرت موسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ جاء ڏني ۽ ان کي گهر ڏنو شعيب عليه السلام جهڙو بزرگ عطا فرمايو جنهن سان گڏ ڏهه سال اٺ سال رهيو هينئر وري رب تعاليٰ هيڏا احسان ڪيا آهن الله فرمائي ٿو ته اسان تو تي ٻيهر احسان ڪيو پوء ٻڌائي ٿو رب اذ اوحينا اليٰ امڪ احسان شروع ٿو ٿئي اسان وحي ڪيوسي تنهنجي ماء ڏي ما يوحيٰ جيئن جو ٻڌايو ويندو آهي خواب ۾ يا بيداري ۾ الهام جي طور يا ڪنهن ٻئي طريقي رب تبارڪ وتعاليٰ بي بي صاحبه کي ڪا ڳالهه سمجهائي اها اها هئي ته جڏهن زور پوي ته انهي ٻار کي پيتي ۾ وجهي لوڙهي ڇڏ اقذفي في التابوت پيتي ۾ ان کي وجهي ڇڏ ان جي سيرون ڊامبر وغيره سان بند ڪيون ويون هيون پوء پاڻي ۾ هلائي ڇڏيس فاقذفي في اليم ۽ اڇلي ڇڏ ان کي درياء ۾

اڃا جو ڏسي ته ان ٽانڊڙن ۾ انهن ۾ پئي ٿو جرڪي برڪي وري ڪڍي کڻي ورتائينس ان کي ڪو اثر الله ۾ آلوسي به ٿئي اهو هڪڙو وڏو موقعو هو ان کان پوء ان کي حڪم ٿيو ته وري ڪا ٻي حالت توکي محسوس ٿئي ته پوء درياء ۾ ڇڏي ڇڏيس بيبي صاحبه کي هن ڳالهه جو يقين ٿي ويو ته جنهن مالڪ هن کي باهه ۾ بچايو آهي پوء جيڪڏهن پاڻي ۾ اڇلين سان ته پاڻي ڇا ڪندو؟ پاڻي ۾ ته تربو به آهي، باهه ۾ ته بچڻ جو سوال ئي اتي ڪونهي سفال سيڪڙي تي سيڪڙو پيتڙي ٺهرايائين بيبي صاحبه کي هڪڙو ڀاء هوندو هو ان کي چيائين مون کي پيتي ٺاهي ڏي هن پيتي ٺاهي سيرن کي بند ڪيو ميڻ ميڻ ان کي ڊانبر بانبر هڻي واٽر پروف ڪري پورو اسين پيتي ۾ وجهي بند ڪري ڪڙو ڏئي ۽ جڏهن ڏٺائين ته هاڻي منهنجي گهر جي تلاش ڪندا زور پئجي ويو آهي

القا يلقي کڻي ويندو اڇليندو هن کي وڃي درياء اها پاڻي ۽ درياء اڇليندو هن کي ڪناري تي ان نيل منجهان هڪڙو ڪو ننڍو واهه واهڙو بادشاهه جي باغ فرعون جي ڏي وهي ويندو هيو پوء جيئن ڪناري سان لڙهندو ٿي ويو تيئن اها واهي کڻي وئي ان پاسي ڏي ۽ لکي ٿو ته اتي آسيه باغ جي اندر گهمڻ آئي هئي پنهنجي ان جو ڌوٻي ڪپڙا ٻپڙا پئي ڌوئي بيبي صاحبه وتي پئي گهمندي فرعون جي گهر واري راڻي ان ڌوٻي نهر جي ڪناري تي ڏٺو ته هڪڙي پيتڙي ڪاٺ جي ڪا لڙهندي ٿي اچي سو کڻي پيتي ڪڍيائين پيتي جو ڪڍيائين ته بيبي صاحبه پريون گهمندي پئي آئي ڪن ماڻهن پڇيو ته اهو ڇا آهي چي پيتي لڙهندي پئي آئي

ڳالهه ته ظاهر آهي ته آخر ٻار درياهه ۾ ڪيئن اڇليو ويو جيتوڻيڪ يقين ڪونهي ته ڪو ڪنهن ظلم جي ڪري پر ڪڏهن ڪڏهن الائي ڪهڙي سبب جي ڪري ائين ٻار لڙهي ويو يا ڪا به ڳالهه اهڙي هجي القيت عليڪ محبت مني وڌي مان تنهنجي مٿان محبت پنهنجي طرفان مان پنهنجي محبت جو اثر اهڙو وڌو جيڪو ڏسي ته توسان پيار ڪري منهنجي حب جو اثر ايڏو پئجي ويو. الله تعاليٰ جي جنهن شخص تي نظر پوندي آهي پوء ان جي ڏسڻ سان ٻين جي دلين ۾ به محبت ايندي آهي. اها حديث شريف مان گذريل سبق ۾ ٻڌائي آهي. رب تعاليٰ جڏهن چاهيندو آهي ته ملائڪن کي حڪم ڪندو آهي انهن سان محبت رکو پوء ملائڪ ماڻهن سان پيا ميل جهول ڪندا آهن پوء انهن سان به محبت ٿي ويندي آهي انهن ماڻهن جي به اهڙي طرح اها آهي القيت محبت مني ۾ ولتصنع علي عيني جيئن تو پرورش ڪرايو وڃي منهنجي نگاهن ۾ منهنجي سامهون منهنجي نظر ۾ تنهنجي پرورش به ٿئي اذ تمشي اختڪ پوء هن کي کڻي ويا گهر مائيء گهرايا ٿڃ وارا مايون انهن گهر وارن جون جيڪي هيون جن جي گهرن ۾ نوان ٻار ڄاول ڇو ته اڪثر ٻار ڄاول ها ڪن جا پٽڙا ته اهي مارائي ڇڏيندا

اهي اکر ڳالهايا ته مان توهان کي هڪڙي ماڻهوء جي جو ڏس ڏيان جيڪو هن کي پرورش به ڪري ۽ ٿڃ به ڏي تمشي اختڪ تنهنجي ڀيڻ پئي هلي فتقول هل ادلڪم عليٰ من يڪفله مان توهان کي خبر ڏيان اهڙي هڪڙي ماڻهوء جي جيڪي هن کي کير پيارين. فرجعناڪ اهو پوء توکي توکي اسان موٽائي ڏنوسي اليٰ امڪ تنهنجي ماء ڏي الله تعالي فرمائي ٿو ڏسو ڪا درخواست هئي ڪا ڳالهه هئي ڪيئن مان تو تي احسان ڪيو ڪيئن مان تنهنجي حفاظت ڪئي ڪي تقر عينها جيئن اکيون جون ٺرن ولا تحزن پوء اها مائي آئي هن کي چيو ته تون ٻار کي ٿڃ ڏي چيئي ته منهنجي ٿڃ ڏاڍي سٺي هوندي آ

قتلت نفساً، تو اتي هڪڙي ماڻهو کي ماري وڌو. حضرت موسيٰ عليه السلام جڏهن جوان ٿيو، طاقتور ٿيو، فرعون جي گهر ۾ پيو اچي وڃي، اٿي ويهي. منجهند جي وقت ۾ ڪنهن رستي سان گهٽيء ۾ ويو ٿي، ٻه ماڻهو وڙهيا بيٺا هجن پاڻ ۾. هڪڙو ٻئي کي ٻئي تي سختيء سان وڙهي پيو هن کي ڳالهائي پيو موسيٰ عليه السلام ڏٺو ته سندس قوم جو ماڻهو آهي والده جي طرفان اها ڳالهه هن کي ٻڌائي وئي هوندي اسان سبطي آهيون سبطين کي سڃاڻي پيو قبطي فرعون جي طرف وارو حاڪمن جي طرف جو ماڻهو هن کي ماري پيو هي وڃي وچ ۾ پيو. چيس ته هن کي ڇڏ. اهو حڪومت وارو ماڻهو به موسيٰ عليه السلام کي فرعون جي گهر جو پاليل پيو سمجهي ۽ پٽيلو پيو ڪري ڄاڻي، تنهن ڪري هن کي به ڪنهن حد تائين رعايت ڪرڻي هئي. مگر هو انهيء وچ ۾ ٻه ٽي ڌڪ نه هڻڻ جي ڪوشش پيو ڪري ته مڙئي ڪسر ڪڍي وٺان هن کان. موسيٰ عليه السلام هن کي جيئن زور سان پري ڪيو، ٿورڙو رڳو ائين ماريائينس پيٽ ۾

موسيٰ عليه السلام ته انهن کي ڇڏائي ڇڏيو، مرڻ جي ڳالهه ته انهن جي ڪانه ٿي، پر انهيء جو اهو اکر ٻڌو، سو وڃي فرعون جي درگاهه ۾ چيو ته ڪالهوڪو خون لڌو. وري هن کان پڇيو ڪو ڪم. موسيٰ عليه السلام کي هڪڙو شخص هيو، جيڪو فرعون جي ڪچهريء ۾ به رهندو هو ۽ موسيٰ عليه السلام سان هن جي محبت به هئي ۽ هن کي مقدس شخص سمجهندو هو. هن جي مڃوتي هن جي دل ۾ هوندي هئي ته هي ماڻهو ڀلو آهي.

اتي جهنگ ۾ کوهه هجي هڪڙو، ماڻهو اتي پاڻي پيا پيارن، موسيٰ عليه السلام ڪنهن وڻ جي ڇانهڙي ۾ ويٺو، بک به سخت هجي، سفر جي تڪليف، بيگانگي ۽ بخار. اتي رب تبارڪ وتعاليٰ کان دعا گهري، رب اني فقير. رب اني مريض رب اني غريب مان مسافر آهيان مان بي سمر آهيان ۽ مان مريض رب تعاليٰ جي طرفان هن کي اشارو ٿيو ڄڻ جواب مليس قلب ۾ اهو ماڻهو اهو ماڻهو مريض ناهي جنهن جو مان طبيب آهيان ۽ اهو ماڻهو فقير ناهي جنهن جو مان غني دوست آهيان ۽ اهو ماڻهو نڌڻڪو ناهي مسافر بي واهو جنهن جو مان رفيق آهيان موسيٰ عليه السلام تسلي اتي ئي ويٺو رهيو

جيئن اسان جو پيء آهي پوڙهو، اهو هي خدمت ڪرڻ جهڙو ڪونهي، اسان ئي پنهنجي مال جي سنڀال ڪنديون آهيون، ٻڪريون چارينديون آهيون، وري موٽائي گهر. هي مرد آهن جيڪي ٻوڪو ڪڍي پاڻي ٿا پيارين، اسان هنن سان گڏجي ڪيئن ڇڪيون؟ جيڪو گڏجي ڇڪيندو آهي، ان جو مال پاڻي پيئندو آهي، چاليهه ماڻهو ٻوڪو ڇڪي پيا ڪڍن. اسان زائفا ماڻهو هنن سان گڏجي ڪيئن ڇڪيون؟ تنهنڪري اسان جي لاء پاڻي جو وارو ڪونهي، اهو سڄو جڏهن ڪارخانو پورو ٿي ويندو، مال هليو ويندو پوء جيڪي ڪجهه بچيو چڪو غيرت اهو اسان جو مال پيئندو هي جو ويس ماڻهو کي چئين ته اهو ٻوڪو مان ڪڍندس ڇاجي لاء جي هنن جو مال آهي گهڻو هنن کي پيارينداسين چڱو ڀلي هنن کي پاڻ تعجب لڳو موسيٰ عليه السلام اهو ٻوڪو اڪيلي ڇڪي هڪ بجو ڪڍيو ته بس ڀرجي ويو پاڻي واڻي کي پياري کڻي وري اچي وڻ جي ڪڍي بس هي ڇوڪريون جو ويون گهر ته والد صاحب انهن جو شعيب عليه السلام نبي اهو ٿو پڇين پوڙهو هجي توهان بابا جلدي ڪيئن آيو ايندا آهيو تمام دير سان جيستائين قافلو ڀلا موٽي انهن جو مال جو اڄ هڪڙو جوان ماڻهو هيو ڀلو شخص ڏسڻ ۾ پيو آيو ان رحم ڪري پاڻي ڪڍي ڏنو اسان جو مال پاڻي پي هن قسم جو چيس پوء ان کي وٺي اچو اجنبي ڌاريو پيو نظر اچي

ته جيئن توهان مستعدي سان ڪم ڪيو الله تبارڪ وتعاليٰ جي اسم جو اثر توهان جي قلب تي هجي ۽ ان جي برڪت زبان تي اچي حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ان عبدي ڪل عبدي الذي يذڪرني وهو مناجز قرنه حديث شريف آهي ان عبدي ڪل عبدي منهنجو مڪمل ٻانهو اهو آهي الذي يذڪرني جيڪو مون کي ياد ڪري وهو مناجز قرنه ۽ اهو جنگ ۾ دشمن سان لڙي رهيو هجي پر نالو منهنجو وٺي بيٺو منهنجو ٻانهو پڪو سچو ٻانهو هو حضرت حاتم اصم ترڪ جي زماني جي لڙائي آ جڏهن ترڪ اڃا مسلمان ٿيا وڏو بزرگ ولي آ ان جو واقعو اچي ٿو ته هي به جهاد ۾ هجي

حقيقت پيش ڪرڻ ۾ ڪنهن جي بي عزتي نه هوندي آهي سو وڃي هن کي توهان ڳالهه ڪريوس جيئن اهو سمجهي ۽ خدا کان به ڊڄي اهڙي نموني سان دعوت تبليغ ۽ وعظ نصيحت جي وقت نرمي ۽ آساني هجي رقت آميز گفتگو هجي سرڪشي وغيره ڏسي

ڪو ڪم ڪريو ۽ ان سان وڃي ڳالهايو جيڪڏهن غصي ۾ ڀرجي ويو اها جدا ڳالهه آهي ان کي مان پاڻ ڏسندس ٻڌندس قال لا تخافا انني معکما مان توهان سان گڏ آهيان اسمع و اري مان ٻڌان ٿو فاتياه پوء ان وٽ وڃو فقولا ۽ ۽ هن کي چئوس معنيٰ هن وٽ وڃي ۽ پوء هن سان گفتگو ڪريو قولا له قولا انا رسولا ربک هن کي چئوس ته اسان تنهنجي رب جا رسول آهيون، تنهنجو جيڪو پاليندڙ آهي، جنهن توکي پالي هن حد تي آندو آهي، انهي مالڪ جا قاصد، رسول، ٿي تو وٽ پيغام کڻي اچي پهتا آهيون ۽ اهو حڪم توکي ٻڌايون ٿا، هي آهي صرف قوم جي آزادي، هڪڙو مسئلو انهي رب جو حڪم اهو ٿيو فارسل معنا بني اسرائيل، آزاد ڪر اسان سان گڏ بني اسرائيل کي.

ان جو رب اهو تو لئي رسول ٿو موڪلي اسان ٻئي اهو ٻيو آهي تون ناهي اسان ٻئي ان جا قاصد آهيون تنهن ڪري اسانجي اطاعت ڪر اهي ٻ ڳالهيون جيڪڏهن مڃي ته اهو ٿيو ايمان ۽ ٽين ڳالهه هي آ مطالبو ته هاڻي هيء غلام قوم آ تو ظلم هڪڙو ته رسول آهي هڪڙو ته اسان رسول آهيون ٻيو ته تنهنجو ساري مخلوقات جو رب آهي ٻه ڳالهيون جيڪڏهن مڃين ۽ هنن کي قاصد مڃين ته پوء ٿي پيو ايمان، مطالبو اهو آهي ته مظلوم قوم کي ڇڏ. قد جئناک بآيت من ربک هن چيو ته توهان کي ڪهڙي نشاني آهي؟ توهان کي ڇا آهي جو توهان چئو ٿا ته توهان پنهنجي مالڪ رب جي پاسي کان قاصد بڻجي اسان وٽ آيا آهيو؟ سو پوء نشاني به آهي توهان وٽ هن چيو ها نشاني پوء لٺ بٺ ڏيکاريائون هٿ صاف ڪري ڏيکاريائون پوء عجب ۾ پئجي ويو والسلام علي من اتبع الهدي ياد رک سلامتي انهن تي جيڪي تابعدار ٿيندا هدايت جا جيڪو هدايت کي پٺي ڏيندو هلاڪت ۾ اچي ويندو تنهن ڪري تهان پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ جي جيڪا اها رسالت تو وٽ آئي آهي انهي کي قبول ڪر حڪم تو وٽ آيو آهي انهي کي مڃ هدايت وٺندين سلامتي ٿيندي هدايت نه وٺندين ته پوء سلامتي هدايت وارن تي آ پوء تو تي ڪانهي اهو مطلب آهي اڻ سڌي طرح سان انهي ۾ هڪڙي ڪجهه ڌمڪي عذاب جو خطرو ڏيکاريل آهي ۽ سلام جو سلام به وٺي آيو پاڻ سان کتاب لکن ٿا ته پوء موٽي آيو انهن کي وٺي آيو ان ۾ ٻارڙو پٽڙو به ڄائو هوس اهو به وٺي آيو پر اها ڳالهه ته اهميت نٿي رکي نه تنهن ڪري الله تعاليٰ هنکي ڇڏي ڏنو آهي اتان نبوت وٺي پوء پنهنجي ٻارن وٽ آيو پوء هليو آيو ائين آهي اها تحقيق ڪئي اٿئون ائين ٿيو آهي قد جئناڪ اسان تو وٽ آندو آهي آيت کي انا قد اوحي الينا اسان رب جو حڪم آيو آهي ان العذاب علي من ڪذب وتولّا بيشڪ عذاب انهي شخص تي آهي من ڪذب جيڪو انهي حق کي ٺڪرائي وتولّا ۽ منهن ڦيري انهي تي عذاب آهي اها شيء آهي معنيٰ بني اسرائيل کي فرعونن وٽ جيڪا ذلت مليل هئي ۽ تڪليف هئي ان کي تون ڇڏ اهو هڪڙو شريف خاندان آهي جنهن کي تو هيڏيون تڪليفون ڏنيون آهن ۽ انهن سان تون هيڏا وڏا ظلم نه ڪر انهن کي آزاد ڪر جيڪو انهيء ڳالهه کي نه مڃيندو، عذاب انهيء تي پوندو، جيڪو اسان جي پيغام کي جهٽلائيندو ۽ جيڪو پٺي ڏيندو، سو رب جي عذاب کان بچي نه سگهندو. قال فمن ربڪما يا موسيٰ چيو ڪهڙي رب جو توهان پيغام آندو آهي اسان وٽ؟ جو فرعون جيڪو اهو نمونو سڄو ڏسي ۽ پنهنجي ماحول کي مطمئن ڪرڻ جي لاء جيڪا چالاڪي فراعين جي هوندي آهي، اها اها ٿو شروع ڪري. چئي ٿو ته اهو رب توهان جو ڪهڙو آهي موسو ٻڌاء تون جنهن توهان کي مان ڏي موڪليو آهي هن سوال منجهان مترشح ٿئي ٿو ته فرعون دهري عقيدي جو ماڻهو هيو خدا کي ڪو نه مڃيندو هو يا ته اهو سوال ڪيو اٿئي مڙئي دق ڪرڻ جي لاء اهو تهان جو ڪهڙو رب آهي ڏيکاريو سائين ڇو ته اهو رب ڪو ڏيکارڻ جهڙو ته ڪونه هيو جو ڏيکارجي يا ائين کڻي چئجي دل ۾ ڀلي سمجهندو هجي ته برابر رب آسمان زمينن جو آهي

سندس دفتر ۾ لکيل اڳي جيڪي قومون گذريون هن اسان کان توکون اڳي انهن جو سڄو جيڪو معاملو آهي هر شيء کي رب تعالا جيئن پيدا ڪيو آهي انهن سڀني جو جيڪو سارو معاملو آهي اهو رب تبارڪ و تعالا معلوم آهي ان جي وجود تي روشن دليل قائم ٿيل آهن ۽ گذريل قومن جي متعلق جيڪڏهن تون چوين ٿو آخر ان ۾ ڪيتريون اهڙيون ڳالهيون آهن جيڪي حق کي بلڪل ظاهر ٿيون ڪن ۽ جيڪي اڳيون قومون گذريون آهن جي تنهنجي ڳالهه صحيح هجي ها ته ڪو ته انهي الله کي به مڃي ها هيتريون قومون گذري چڪيون آهن انهي طرح ته ڪنهن الله کي ڪونه مڃيو آهي انهن اڳين قومن جو ڪهڙو حال آهي ڪيئن انهن جو وقت گذريو جو هاڻي تون ٿو انهي مالڪ رب جو تعارف ڪرائين هن چيو ته اهي قومون به ته ائين ئي تباهه ٿي ويون نه مڃڻ جي ڪري ۽ چيس تون جيڪڏهن پيغمبر آهين ته سڀني قومن جو ڀلا تفصيلي حال به کڻي ٻڌاء ضرور توکي معلوم هجڻ کپي ته هتي اصل ڳالهه هي آهي ته فرعون هڪڙو اهڙو قصو ڇيڙيو جنهن جو هن سندس دعوت تبليغ سان ڪو واسطو ڪونهي مطلب موسا عليه السلام کي فضول ڳالهين ۾ آڻي ۽ ٻئي پاسي ڏي موڙي ڦٽي ڪري

درياهن جي ذريعي ٻيڙين تي چڙهي پهاڙن ۾ رستا ٺاهي هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي وادين منجهان رب تبارڪ وتعاليٰ توهان کي آساني ڪري ڏني جو پنهنجا واپار تجارتون ڪم ڪاريون بادشاهي حڪم احڪام اهي پهچائي سگهو ٿا اهو الله جو ڪم جو ته ڪونه ٺاهيو آهي ڇو ته هي طبعياتي شيون انزل سماء ماء آسمان منجهان پاڻي کي وسايائين آباد ڪيائين زمين کي اخرجنا به الله فرمائي ٿو ته اسان ان سان جوڙا جوڙا پيدا ڪيا من نباتن شتا مختلف قسم جون سرسبزيون پاڻي جي ذريعي هر قسم جا ڦول ميوا گلڪاريون باغ اهي سڀ الله تعالا جهنگلن جي آبياري ڪلوا کائو وارعوا ۽ چاريو انعامڪم پنهنجي جانورن چوپاين کي عمده غذائون پاڻ به کائو پنهنجي مال مويشي کي به کارايو جنهن جي محنت تي توهان جي سادي ساري پيداوار جو جو دارومدار آهي ان في ذالڪ لايات لاولي النها ان ۾ عقلمندن جي لاء قدرت جا نشان آهن مطلب ته هڪڙو دهريو جيڪو بي فرمان آهي تنهن جي اکين کولڻ جي لاء الله تعالا جي تدبيرن ۽ قدرتن کي بيان ڪرڻو ۽ انهن پاسي ڏي توجه ڏيارڻو ۽ اتان پنهنجي مالڪ جي طرف متوجه ڪرڻو ۽ ان جي هيڪڙائي ڏيکارڻ اهو آهي

مقرر ڪر ٽائيم وقت لا نخلفه اسان به خلاف نه ڪنداسي ولا انت نڪي تون مڪانا سوا ميدان صاف اتي اچو تنهنجو جادو اسان جي جادوگرن جو جادو اتي ٿيندو مقابلو ان مقابلي ۾ تنهنجي اسان جي خبر پوندي تنهنجي سازش کي اسان سمجهون ٿا ته جادو جي زور تي تون اسان کي مرعوب ڪري ڪمزور بڻائي حڪومت تي قبضي ڪرڻ جي اها نيت رکي آهي سو تو سان مقابلو آهي ميدان صاف هوندو ماڻهو اچي ڏسن سڀي قال موعدڪم يوم الزينة موسيٰ عليه السلام کي چيو ته توهان اسان جي ان جو موقعو آهي زينت جو ڏينهن جشن جو ڏينهن جيڪو توهان جي جشن جو ڏينهن ٿيندو آهي، ماڻهو اچي اتي گڏبا آهن سڀئي، اتي پوء توهان اسان جو سارو معاملو ٿيندو. اهي ڳالهيون پوء اتي ظاهر ڪنداسين. ۽ وان يحشر الناس ضحيٰ ماڻهن کي گڏ ڪيو وڃي ڏينهن چڙهيل تي معنيٰ ڏينهن صاف چٽي روشني هجي جي هر هڪ ماڻهو کي اهو سارو ڪرتب ڏسڻ ۾ اچي جيڪو توهان جا جادوگر ڪن ۽ موسيٰ عليه السلام کي چيس ته ڀلي موقعو هجي پيغمبر کي جي ڪم ۾ ڪنهن قسم جي تلبيس ته نه هوندي آهي ته اوندهه هجي جهڙ هجي رات ڪاري هجي حرڪت ڪجي نه بلڪل ميلي جو ڏينهن هجو سڄي دنيا اچي گڏبي ڏينهن چڙهيل هوندو روشني صاف هوندي ميدان پڌر هوندو هر هڪڙو ماڻهو اچي ڏسي شبهو ڪنهن کي نه ٿئي شاهه صاحب جن لکن ٿا ته دنگل ۾ مقابلي ڪرڻ سان ٻنهي جو غرض ساڳو هو. هو چاهي پيو ته جيئن هن کي هارائي. حضرت موسيٰ عليه السلام کي پنهنجي رب تي ڀروسو هيو ته جيئن انهن کي ختم ڪجي. اهو فرعون جو سالگرهه هوندو هو جنهن کي ملهائيندا ها عيد ڪندا ها ائين ٿيندو هو. فتوليٰ فرعون پوء فرعون رخ رکيو گڏ ڪيائين پنهنجي پاليسيء کي ثم اتيٰ پوء آندائين انهيء کي قال لهم موسيٰ ويلڪم لا تفتروا علي الله ڪذبا جڏهن اهو ڏينهن ٿيو موقعو آيو جادوگر بادوگر آيا قال لهم موسيٰ موسيٰ عليه السلام انهن کي چيو ته ويل هجي توهان جي لاء ڪوڙ نه ٻڌو الله جي مٿان فيسحتڪم بعذاب الله تعاليٰ غارت ڪندو توهان کي عذاب سان متان خدا جي ڪا آفت عذاب تنهنجي مٿان پئجي وڃي ۽ نقصان ۾ اچي وڃو پاڻ کي بچايو ان طئي ڪرڻ کان بعد ڄڻ ساحرن کي جڏهن هن گڏ ڪيو، ساحر ٻاهر ملڪ ۾ اچڻ لڳا ته حضرت موسيٰ عليه السلام ساحرن کي به تبليغ فرمائي ۽ فرمايو. معلوم ٿئي ٿو ته مجمع ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام ائين ئي نصيحت ماڻهن کي هر ڪنهن جي حال آهر پي ڪئي ۽ ڳالهه پي سمجهائي ته جيئن هڪڙي حقيقت جيڪا متنازع حقيقت آ ان جو هڪڙو پهلو موسيٰ عليه السلام جي طرفان ظاهر هجي جيئن اهو واقعو جو ٿي پوي ته هڪدم انهي کي يقين ڪن انهي تبليغ منجهان اهو فائدو هو ته جڏهن فتح شڪست ظاهر ٿي پوندي ته فتح جو پاسو هنن کي ٻڌايو وڃي پوء اهو

انهي کان انهي جي اثر کان متاثر ٿي چيلهه ٻڌي اچي مقابلي ۾ بيٺا ها نه ته پهرين انهن کي شڪ شبهو پئجي ويو ته ههڙو مقدس شخص هڪڙو ماڻهو آ ههڙو نوراني چهرو جنهن جون ڳالهيون ملڪ ۾ مشهور ٿي ويون ته فرعون موسيٰ جو عليه السلام جو مقابلو آ بادشاهه سان جيڪو شخص مقابلو ڪندو آهي اها ڳالهه دنيا ۾ هونئن ئي مشهور ٿي ويندي آ

توهان جي جيڪا خاص نيڪ چلن آهي هن ملڪ ۾ انتظاميه ان کي تباهه ڪرڻ ٿا گهرن پيا فرعون جي جيڪا انتظاميه حڪومت اٿڻ ويهڻ ظلم ٻلم ٻيا ٽيا سڀ اهو اسان جو هڪڙو وڏو انتظام آهي ان کي تباهه ڪرڻ ٿا گهرن بادشاهي وڃائڻ جي نيت اٿن اجمعوا ڪيدڪم همت ڪجو مضبوط ڪريو پنهنجي پاليسي کي ايتوا ثم اتوا صفا پوء قطار ٻڌي بيهو فرعون کي قطارون کڻي ٻڌايو قد افل افلح اليوم من استعليٰ اڄ اهو ماڻهو ڪامياب آ جيڪو غالب ٿيو اڄ ڪاميابي آ همت ڪجو پوء وزارت جا عهدا ملي ويندا پوء سائين تجارتن جا جا عهدا ملي ويندا وڏا وڏا انعام تهانکي ملي ويندا ان هميشه جي ڊيوجن وڄائڻ کان ڇٽي پوندؤ پنڻ ٻنڻ کان به ڇٽي ويندؤ رڳو تهان اڄ همت ڪري وٺو جيئن اڄوڪو فرعون ڏئي پيو ٿو، پئسا ڏوڪڙ ڏي ماڻهن کي، ٻيو ٽيو ورهائي، همت ڪري وٺو ته بس. اجايو رڳو ڇا جي ڪٿان وتو پنندا، پئسا وٺو اسان کان مدرسا ويٺا هلايو. فرعون آ نه. قالوا يا موسيٰ هاڻي هو بهادر ٿي بيهي رهيا، شير بڻجي ويا. فرعون جي چوڻ تي، قالوا يا موسٰي اما ان تلقي يا تون پنهنجو ڍارو وجهه، اما ان نڪون اول من القٰي يا اسان پنهنجو ڍارو وجهون، وارو وجهون پنهنجو، تون پنهنجو وارو ڪر يا اسان. بهرحال اهو هڪڙو بهادر جو چئلينج هوندو آهي ميدان آسان ڪري ڏيڻ ته توهان جيڪڏهن پنهنجو ڪريو ته توهان ڪريو، چئو ته اسان ڪريون. موسيٰ عليه السلام کي هنن چيو انهيء لاء جو موسيٰ عليه السلام هڪ ٻه ڄڻا ها، هو ته هيا گهڻا، قطرا، قطار ٻڌل، جيئن اهڙي طرح سمجهه ۾ اچي ٿو. ثم اتوا صفا، ان صف منجهان اچي ٿو ته قطار ۾ گهڻا ماڻهو هئا جادوگر. انهن سڀني جو نظريو هڪ جهڙو هو. قال بل القوا، حضرت موسيٰ عليه السلام فرمايو ته توهان پنهنجو داء وجهو. بهادر!

هاڻ اهو جادوء جو اثر موسيٰ عليه السلام جي اکين تي به پيو. معلوم ٿيو ته اهو اثر پوڻ جادوء جو نبوت جي خلاف نه آهي. حضور انور صلي الله عليه وسلم تي به ائين جادوء جو اثر پيو هو، جو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي ڪي ڪا ڳالهه ڪيل اها خيال تي اچي ته نه ڪئي آ يا نه ڪيل ڳالهه وري ٻيهر فرمائن تڏهن مان اها ڪري ڇڏي آ. اهڙو جادو جو اثر ٿورڙو ٿي پيو هو. سمجهه ۾ اچي ٿو ته جادو جو تاثير ڪنهن نبيء جي دنيا جي معاملي ۾ ڪنهن ذهن تي جيڪڏهن اچي اثر ڪري ته ڪا اها خاص ڳالهه ڪانهي، اکين جي آڏو اهڙي چشم بندي نبيء جي ٿي سگهي ٿي. اها نبوت جي عهدي جي خلاف ڪانهي ڪا. اهو هڪڙي هڪڙي جادو جو اثر جيڪو اهو اثر اهو به هڪڙو علم جو قسم آهي پر اهو علم شڪست خوردو آهي نبوت جي آڏو ڪا حيثيت نٿو رکي برڪات انهي ۾ ڪونهن ڪي مگر هن کي پنهنجي حيثيت ته ضرور آهي پنهنجي حيثيت هن ڏيکاري اها حيثيت پوء سڀني جي لاء هڪ جهڙي آهي

اهو ڪجهه عجب ۽ ڪجهه خوف ته ڇا ڪجي الله تعاليٰ فرمائي ٿو لا تخف انڪ انت الاعليٰ تون بلند ۽ ڇلڪ آهين بس رڳو ڇڏيس اڳتي ڪم اسان جا آهن الق يا موسيٰ الق ما في يمينڪ تنهنجي هٿ سڄي ۾ جيڪا لٺ آ اها اڇل ته تلقف ما صنعوا گڙڪائي ويندي ان شي کي جيڪي جو هنن ڪيو آهي اڃا جو کڻي هيئن ڇڏيائين انما صنعوا ڪيد ساحر جيڪي جو هنن ڪيو آهي جادوگر جي هڪڙي چال آهي ولا يفلح الساحر حيث اتيٰ جادوگر ڪڏهن به ڪامياب نه ويندو ڪاٿون به اچي آسمان تان لهي اچي ته به جادوگري ڪا ڳالهه ڪانهي هن جي حيثيت ئي ڪانهي حيث اتيٰ جو مطلب آ ڪهڙي به وڏي مقام مرتبي تان نه جادوگر اچي جادوگر جادوگر آ هن جي حيثيت ايتري آ اهي هڪڙا علم آهن هڪڙا اکر آهن جنهن سان ماڻهو ڪنهن جي اکين کي ڌوڪو ڏيندو آ ڌوڪي باز ڪاٿون به اچي ته ڌوڪي باز آ نبوت جو عهدو ڪاڏي حقيقي ڪاڏي جادوگر حضرت موسيٰ عليه السلام کڻي هوء لٺ اڇلي لٺ جو اڇلي جيئن چڪر ڏنئي ٻه ٽي ته سڄي کي ڳڙڪائي صاف ڪري بيهي رهي ڇا ڳڙڪايائين ان ۾ آهي ڪجهه روايات ۾ عام طرح تفسير لکندا آهن ته نانگ بلائون ٻيو ٽيون سڀ کائي وئي صاف ڪري ميدان صاف ڪري بيهي رهي اڀي ٿي پڇ تي ۽ فرعون جي وري ماڙيء ڏي هلڻ لڳي ماڙيء جي ڀرسان ته هيو نه نظارو

حضرت موسيٰ عليه السلام جي لٺ معجزي واري برڪت واري مقدس شيء جو لنگهي ته جادو انهن جو سڄو صفا ٿي ويو وري موٽي اهي لٺيون ٿي پيون انهن جي مٿان هيء وئي لٺ گهمندي هاڻي سائين اهي جادوگر هجن جو انهن وري لٺن ۽ رسن کي ٻيهر نانگ بڻاين محي الدين ابن عربي چئي ٿو ته ائين ٿي پيو اها وڌيڪ فتح طاقت واري آ جو مادو موجود هجي وري هن جو ڪم نه هلي بهرحال ڪيئن به هيو فتح ته ٿي وئي فالقي السحرة سجدا جادوگر ڏٺو ته جادو ته نه هو اڳ ۾ تبليغ هنن کي متاثر ڪيو اڳ ۾ هنن ۾ کلبلي هئي مچي وئي پر فرعون جي زور تي هنن کڻي رات ڀر ڪئي هاڻي محسوس ڪيو ته ٻيلي هي جيڪو ڪرتب آهي سو اسان جي جادوء جي قسم کان ته نه آهي هي ته ڪو مقدس معاملو آهي ڇو ته اهي هنن جا منڊ ۽ ڌارا سائين اهي سڀ هنن جا ختم ٿي ويا القي السحرة سجدا جادوگرن ۾ يقين اچي ويو ايمان اچي ويو سجدي ۾ ڪري پيا سڀ قالوا آمنا برب هارون وموسيٰ چيو اسان هارون عليه السلام ۽ موسيٰ عليه السلام جي رب تي ايمان آندوسين الله بيشڪ اهو فرعون الله ناهي

فرعون به سامهون بيٺو آ، هنن جي اها پئي رڙ پئي ته آمنا برب هارون و موسيٰ، آمنا برب هارون و موسيٰ ته فرعون ڏٺو ته هي ته چانس اسان جي ويهي خراب ٿي، جيڪي آنداسي رهندو شڪست کائي، سجدو الله کي ڪري بيهي رهيا، جيڪو الله آهي نه جنهن جي دعوت مانکي ڏني آ موسيٰ عليه السلام، قال آمنتم تهان تسليم ڪري چڪؤ، ايمان آڻي ڇڏيو انهيء تي قبل ان آذن لڪم منهنجي موڪل کان سوا، ڪو موڪل آيو ته صلاح مصلحت سائين اسان نٿا هاڻي سمجهي سگهون ڳالهه، هاڻي اسان ٿا وڃون انهيء ڏي، پڇا به نه ڪيو توهان الله تو ارگهڻ ڪئي آ.